ໄຟປ່າໃນທົ່ວໂລກກຳລັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ຢູ່ໃນລັດໂຄໂລຣາໂດ ທີ່ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດນັ້ນ ກິ່ງໄມ້ທີ່ຕັດອອກເພື່ອເຮັດໃຫ້ປ່າບາງລົງ ຍັງສາມາດຖືກໄຟໄໝ້ໄດ້ ແລະ ການ ແກ່ເອົາມັນອອກໄປກໍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແພງຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ຢູ່ນອກນະຄອນໂບເດີ ກຳລັງທົດສອບໃຊ້ວິທີທີ່ເປັນທຳມະຊາດຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄມ້ຕາຍນັ້ນສູນຫາຍໄປຢ່າງວ່ອງໄວ ມັນເປັນວິທີ ການທີ່ໃຊ້ເຊື້ອເຫັດ ທ່ານ ແອຣອນ ຄຣອບລີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ຢູ່ທີ່ນະຄອນໂບເດີ ກ່າວວ່າ

Hedstrom ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໂຄງການນີ້ ດູແລຈານເພາະລ້ຽງຫຼາຍສິບໃບ ທີ່ມີເຊື້ອເຫັດທຳມະຊາດໃນທ້ອງຖິ່ນ ທ່ານກ່າວວ່າ We culture these strains out of our environment and bring them into our lab and isolate ພວກເຮົາປູກສາຍພັນເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍເອົາມາຈາກສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເຮົາ ແລະ ນຳເອົາພວກມັນເຂົ້າມາໃນຫ້ອງທົດລອງຂອງເຮົາ ແລະ ແຍກພວກມັນອອກໄວ້ຕ່າງຫາກ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາກໍສຶກສາເບິ່ງວິທີການທີ່ຈະສາມາດນຳໃຊ້ມັນ ທີມງານຂອງທ່ານ Hedstrom ເອົາເຊື້ອເຫັດ ໃນປະລິມານໜ້ອຍໆ ເຕີມໃສ່ຖົງເຄື່ອງປະສົມສຳລັບປູກເຫັດ ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຖົງເຫຼົ່ານັ້ນກໍເຕັມໄປດ້ວຍຮາກທີ່ເປັນໃຍໆ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໄຟປ່າ ກອງເກັດໄມ້ເຊັ່ນນີ້ ຢູ່ໃນປ່າແປກທີ່ຂຽ ວຕະຫຼອດປີໃນລັດໂຄໂລຣາໂດນັ້ນ ແມ່ນອາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໄຟໄໝ້ປ່າເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດໄດ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ທ່ານ Jeff Ravage ຍ່າງໄປຫາໂພນທີ່ເຄີຍເປັນກອງເກັດໄມ້ໃຫຍ່ໆ ອີກບ່ອນໜຶ່ງ ທ່ານໄດ້ເລັ່ງ ໃຫ້ມັນເນົ່າເປື່ອຍໄວຂຶ້ນ ດ້ວຍການໃຊ້ເຊື້ອເຫັດທ້ອງຖິ່ນ ທ່ານ Ravage ຈາກໂຄງການ Cold Fire ກ່າວວ່າ It took 2 years to do what would uh, take nature 20 to 50 years. So it's over. ມັນໃຊ້ເວລາ 2 ປີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ທຳມະຊາດໃຊ້ເວລາ 20 ຫາ 50 ປີ ຈຶ່ງເນົ່າເປື່ອຍໄດ້ ສະນັ້ນ ມັນເປັນການເລັ່ງໃຫ້ໄວຂຶ້ນເກີນ 10 ເທົ່າ ທີ່ກຳລັງທຳມະຊາດສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີຊະນິດພັ ນເຫັດທີ່ຮຸກຮານພືດອື່ນ ທ່ານ Ravage ເວົ້າວ່າ ການນຳໃຊ້ເຊື້ອເຫັດປ່າທຳມະຊາດໃນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ ຖ້າເຮົາເຮັດຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຜົນຕອບແທນກໍຄືບາງສິ່ງບາງຢ່າງບໍ່ຄ່ອຍຈະຖືກໄໝ້ ແລະ ມັນມີປະ ໂຫຍດຫຼາຍ ຈົນວ່າທ່ານ Ravage ກອບເອົາເກັດໄມ້ທີ່ເນົ່າເປື່ອຍຂຶ້ນມາສູດດົມເບິ່ງ ທ່ານ Ravitch ເວົ້າອີກວ່າ That's the stuff. It's not rancid. It's not woody. ມັນບໍ່ມີກິ່ນເນົ່າເໝັນ ມັນບໍ່ເປັນຄືໄມ້ ມັນມີກິ່ນຫອມຄືກັບດິນທີ່ຈົບໆ ບັນດາຜູ້ບຸກເບີກ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນໄຟໄໝ້ປ່າດ້ວຍການໃຊ້ເຫັດ ມີຄວາມຫວັງວ່າຈະຂະຫຍາຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າອ ອກໄປ ເພື່ອຊ່ວຍປະຊາຊົນຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ທີ່ຖືກຂົ່ມຂູ່ຈາກໄຟປ່າ ບົວສະຫວັນ ນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ VOA